گهر وارين ڏي اهل بيت ڏانهن اشارو آهي، ازواج ڏانهن اشارو آهي، نساء النبي ڏانهن اشارو آهي، نياڻين رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي انهن ڏانهن اشارو آهي يعني سڀئي ڳالهيون هن منجهه هن سورت منجهه هن سڀني جو تنهنجون پڦاٽيون تنهنجون ماس ماساتيون تنهنجون ماروٺيون تنهنجون پنهنجو فلاڻيون به تنهنجون فلاڻيون فلاڻيون مائٽياڻيون سڀئي انهن سڀني ڏانهن اشارا آهن هن سورت منجهه الحمدلله هي تمام سورت زبردست آهي ان ڪري جو هن منجهه رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي جهڙي نمون جيتري تڪليف پهچائي ڪافرن يا پنهنجو منافقن اوتري ليول تي الله تعاليٰ رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي ساراهه ڪئي آهي هن سورت ۾

حاصل مقصد اسان هن وقت چوڻ جو اهو آهي ته اسان ڏسون پيا ته رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ڇو شاديون ڪيون اهي فلاڻيون فلاڻيون فلاڻيون عورتن سان اهي ڪير هيون انهن جي ڪهڙي اهميت هئي ڇا جي ڪري انهن کي ايتري اهميت ملي جو اهل بيت منجهه شامل ٿيون پوء اها ان جو ٿورو ذڪر اسان اڳ ۾ به ڪيو آهي پر اسين ڏسون ٿا ته جيستائين اسان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي حياتي ان جو شجرو نسب ان جو وڏا بزرگ يا انهن جي هيٺ جيڪي رشتيدار آهن نياڻيون آهن اولاد آهي جيڪو يا ڇا جيستائين ان جو اسان کي علم نه آهي ان جو فهم نه آهي تيستائين ڳالهه سمجهه ۾ نٿي اچي مزو نٿو اچي ڳالهه دل کي ڳالهه سمجهه ۾ اچي نٿي

اسان تي زندگي تي اهڙو هئڻ گهرجي جو ڄڻ مطلب ته هو اسان جي لاء هڪڙا ماڊلس آهن اسان جي لاء ڪهڙي نموني سان هلجي اها ڳالهه توهان کي ڪيئن سمجهه ۾ ايندي جيستائين انهن ماڻهن جا نالا انهن جي اڳتي پوئتي جي ڳالهه جي خبر نه هوندي هاڻ اسين ڏسون ٿا ته رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم حضرت عبدالله جو فرزند آهي حضرت عبدالله جيڪو آهي سندن والد صاحب اهو فرزند آهي عبدالمطلب جو هاڻي عبدالمطلب جيڪو آهي مطلب جو ٻانهو اهو هاشم جو فرزند آهي ۽ هاشم ۽ مطلب جو جيڪو کڻي آيو هو پنهنجي عبدالمطلب کي ڀائٽي کي پنهنجي کي مديني منجهان اهو ۽ عبدشمس ۽ نوفل اهي چارئي فرزند آهن عبدمناف جا ته هاشم جيڪو آهي سو مڪي ۾ رهيو ٿي ان کان پوء ويو ڪو مديني ۾ ڪنهن مقصد سان ته اتي هڪڙي عورت هئي جيڪا تمام سهڻي هئي يا تمام مشهور هئي يا ڇا ته پوء هن چاهيو ته آئون هن سان شادي ڪريان هن سان شادي ڪيائين پنهنجو ان منجهان هي فرزند ٿيو هن جو نالو شيبه پوء پاڻ وري اهو جيڪو آهي پنهنجو هاشم سو هليو ويو اڳتي فلسطين وغيره ۾ اتي ڪٿي وفات ڪري ويو هليو پوء جڏهن پٽ وڏو ٿيو شيبا جيڪو آهي ته پوء وري هن جو چاچو ويو سو وڃي وٺي آيو چاچو هن جو مطلب

قصي جو وڏو جيڪو آهي سو ڪلاب آهي. هاڻي ڪلاب جي فرزندن منجهان هڪڙو قصي ٿو ٿئي ۽ هڪڙو زهرا ٿو ٿئي زهرا زهرا هڪڙو آهي پنهنجو جيڪو جنهن منجهان

پوء اڳتي يا پوئتي يا ساڳئي ڏينهن يا ڪيئن خبر ناهي مطلب ته تاريخن ۾ مختلف ڳالهيون آهن ته ڪي ٻه ٽي سال اڳتي پوئتي جي به ڳالهه ٿي سگهي ٿي مطلب ڪجهه به ٿي سگهي ٿو هاڻ اسان کي ان جو وڌيڪ ڊيٽيل جي خبر ناهي ڪتابن منجهه مختلف علمائن وٽ مختلف ڳالهيون آهن پر انهن سان ڄڻ اچڻ وڃڻ هو زهرا هن جا مائٽ هئا اڳيان هڪڙو جنريشن اڳيان انهيء ڪري هڪڙو يا ٻه ٽي جنريشن کان اڳ ۾ هئا، پوء ان منجهان ڪي فيمليون هتي رهيون، زهره وارا پنهنجي مڪي ۾ رهيا ٿي، ڪي اتي رهيا، مديني ۾ رهيا ٿي، ائين جيئن هاڻ پاڻ هڪڙي رهون هڪڙي شهر ۾ وري ٻيا وري مائٽ ٿورا پنهنجا ٻئي شهر ۾ وڃن هليا، شهدادپور ۾ ڪراچي ۾ ڪراچي مان حيدرآباد ۾ حيدرآباد مان آڪلينڊ ۾ مطلب ته ڪٿي ويٺا آهن ته مائٽ ٿيا پاڻ ۾ ته پوء انهن سان شاديون واديون هيون هاڻي زهره جي ڪلان منجهان جي ايندا پنهنجو حضرت آمنه جي جي فيملي ۽ ان جا ماماڻا جيڪي آهن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سا جا جيڪي سي ڪي مطلب اتي آهن مڪي ۾ ۾ ڪي جيڪي آهن سي مڪي منجهان وري هجرت ڪري ويا جيڪي حبش ويا اوڏانهن ان منجهان به هئا زهرا جي قبيلي منجهان ۽ ڪي وري هن پاسي مديني ۾ رهيا پوء جڏهن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم هجرت ڪري آيو ته جابر بن عبدالله ۽ فلاڻا هي مائٽ جيڪي مطلب هن منجهان ڪي مائٽ هئا هنن جا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جا هنن جا مائٽ هئا هاڻي اهي ٿيا وڃي ڪلاب جو اولاد قصي ۽ زهرا ۽ ڪلاب وري فرزند هو مرا جو مرا منجهان تيم ۽ يقظه ٿيندا ته يقظه منجهان ابوبڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه جو فيملي آهي ۽ يقظه منجهان مخزوم جو ڪلان آهي جيڪو ابو سلمه ۽ خالد بن وليد وغيره هي جيڪو وليد بن مغيره هي سڀئي ماڻهو جيڪي هن فيملي منجهان يقظه منجهان پيدا ٿيا هي سڀئي پٽ آهن فرزند آهن مرا جا هاڻي مرا جيڪو سو فرزند آهي ڪعب جو ۽ ڪعب جا ٽي پٽ جيڪي مشهور ٿا ٿين سو هڪڙو هصيص ۽ هڪڙو عدي ۽ جيڪو عمر بن خطاب جو قبيلو آهي ۽ مره جي جنهن منجهان اهي وري ٽي قبيلا نڪتا ڪلاب جو ۽ تيم جو ۽ يقظه جو ان کان مٿي ڪعب جيڪو فرزند آهي لوئيء جو ۽ لوئيء جو وري ٻيو فرزند ٻه ٻه فرزند هئا لوئيء جا هڪڙو ڪعب جنهن مان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو نسل ٿو اچي ۽ ٻيو عامر جو جنهن منجهان ڪلان آهي سهيل جو ڀلا ان کان اڃا مٿي لوئي جيڪو آهي فرزند آهي پنهنجو غالب جو ۽ غالب جيڪو آهي سو فرزند آهي فهر جو هاڻي فهر کي چون ٿا قريش فهر فهر کي قريش ٿا چون هاڻي ايس تائين مطلب ته هي هي ٿي ويون ڳڻيون هڪ ٻه ٽي چار پنج ڇهه ست اٺ

هي قريش جيڪو پهريون فهر ٿو، فهر منجهان پوء غالب ۽ لوئي، لوئي منجهان پوء ڪعب، ڪعب منجهان پوء مره، مره منجهان ڪلاب، ڪلاب منجهان قصي، قصي منجهان عبدمناف، عبدمناف منجهان هاشم، هاشم منجهان عبدالمطلب، عبدالمطلب منجهان محمد مصطفيٰ صلّي الله عليه وسلّم هاڻي ائين ٿيو وڃي مٿي کڻجي شجري کي يا مٿان کان هيٺ اچجي اهڙي نموني سان شجرو کڻجي اهڙي نموني سان اهو ٿيندو وڃي جو شجرو ۽ اهو ياد ڪرڻ ضروري آهي ته هاڻي جيئن مثلاً چئجي اسانجو تار جميل تار طارق جميل صاحب هو اهو شجرو کڻندو آهي آدم عليه السلام تائين اهو تفسيرن ۾ آهي پر پوء اسانجا علماء چون ٿا ته فلاڻي جڳهه تي پهچي پوء الله تعاليٰ چئي ٿو ته ادي وڌيڪ خبر الله کي آهي ته هو ڪهڙا جنريشن وچ ۾ گذري ويا هليا ان ڪري پر بظاهر ڪيستائين وڃي ملائڻو پئي ٿو عالمن کي ته ڀئي ڪيستائين حضرت اسماعيل سان مليو ڪيستائين ابراهيم سان مليو ڪٿي وڃي حضرت نوح سان مليو ڪٿي وڃي آدم سان مليو ته هن نموني سان اهو مطلب ته هڪڙو خيالي شجرا آهن سڀئي پر هي فهر تائين جيڪو آهي سو مطلب ته اهو آٿينٽڪ آهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جيستائين شجرو پنهنجو ٻڌايو آهي اوستائين اهو آٿينٽڪ آهي

ته هيستائين مطلب ته هاڻي اهو ياد ڪرڻ کپي اسان کي مون کي به ياد ڪونهي ڪي ياد آهن پنج ست ياد آهن پر هي اٺ ڏهه ٿي هليا هاڻي ان کان پوء جي ڏسجي هاڻ ڏسون ٿا ته حضور پنهنجي صلي الله عليه وسلم جو ڏاڏو جيڪو آهي حضرت عبد المطلب ان کي ٻارهن فرزند هئا ٻارهن فرزند اهي ٻارهن فرزند جيڪي آهن سي چئن زالن منجهان مختلف مطلب ظاهر آ ڪا گذاري وئي يا ڇا ٿيو وري ٻي ڪئي ٿي اڳ ۾ ڪو پابنديون ڪونه هيون ته ڪيتريون زالون هجن ماڻهن کي اسان جي شريعت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي جنهن اچي حد ڪئي آهي ته هڪ کان چئن تائين هڪ ڪيو ٻه ڪيو ٽي ڪيو چار ڪيو چار جي شرط جيڪا آهي سا رڳو هن محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جي شريعت ۾ آهي هن کان اڳ ۾ جيتريون جنهن کي وڻن پر ايتريون گهڻيون هروڀرو ڪو رکي به ڪونه ٿي سگهيا. ماڻهو غريب هئا، بادشاهه ڪونه هئا. بادشاهه هئا ته پوء ٽي ٽي سؤ، هزار هزار عورتون هن جي گهرن ۾ هيون. مطلب ته اهو هڪڙو طريقو هو. ۽ هي جيڪو يورپين جيڪو هي مٿي کنيو آهي، بڇڙا ٿيا آهن پنهنجو اسان کي وري طعنا ٿا هڻن. هنن وٽ مسئلو وري اڃا ئي ٻيو آهي. هنن وٽ هڪڙي آفيشل عورت هوندي آهي هن جي جيڪا زال ۽ ٻيون ڀلي هزار هجنس هن جون سنگتياڻيون ۽ پنهنجو سهيڙيون ۽ ساهيڙيون ۽ پنهنجو

ته پوء اها هڪڙي اها عورت هوندي هن جي جيڪا ڪنهن وڏي ماڻهوء جي ڌيء هوندي، پوء اها هن جي ڄڻ ٿي زال، باقي هاڻ پوء جيتريون به هجنس پوء هيٺيان پوء ان کي ڪا منع ڪونه هئي ته پوء ڪيتريون هجن نه پر اهي اسان جي شريعت ۾ منع آهي ته ڀئي اهڙي نموني سان بنا نڪاح جي زالون ويٺيون آهن اهو اسان وٽ منع آهي انهيء ڪري يورپ ۾ هينئر به جيڪو آهي مسئلو اهو ئي آهي ته هڪڙي اسان کي چوندا ته هي پولي گيمسٽ آهيو اسين مونو گيمسٽ ڌوڙ اٿو ڀيڻسان مصيبت توهان کي ڪهڙو ڀيڻان مونو گيمسٽ آهيو توهان هزارين ڀيڻان ماڻهن جي هيٺان نڪرن ٿيون عورتون هزارن جي هيٺان مرد جيڪي آهن سي بڇڙا ڀيڻسان مصيبت ۽ هاڻ وري چوندا اسين مونو گيمسٽ آهيون ڀيڻان مونو گيمسٽ توهان ڪهڙي ڏينهن ٿيو

ته اها ڳالهه ڳالهه آهي ان جي مسئلي جو جيڪو پالي گيمسٽ آهن پنهنجو مونو گيمسٽ جو مسئلو اهو آهي هاڻي اچون ٿا پنهنجي حضرت عبدالمطلب جي فرزند جيڪي ٻارهن آهن انهن جا نالا شايد وڏو جيڪو آهي سو الحارث آهي حارث جي اولاد منجهان وري آهن پنهنجا مسلمان پيدا ٿيندا انهن جا نالا ايندا

هاڻي جيڪي ڇهه چيائين ته وچ ۾ ۾ ٿيا پنهنجي حارث ۽ زبير جي هن جا نالا ٿا وٺون ته هڪڙو ٿيو ضرار ۽ هڪڙو ٿيو قثم ۽ هڪڙو ٿيو مصعب ۽ هڪڙو ٿيو عبدالڪعبه ۽ هڪڙو ٿيو مغير ۽ هڪڙو ٿيو هو حجل ته اهڙي نموني سان ٻارهن ٿيندا فرزند حضرت عبدالمطلب جا ۽ ان منجهان ڪي مسلمان ٿيا ڪي اسلام کان اڳ ۾ ئي گذاري ويا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي بعثت کان اڳ ۾ گذاري ويا هوندا ڪي ڪيئن ٿيا ڪي ڪيئن بهرحال جن مخالفت ڪئي ان ۾ ابو لهب جيڪو آهي سو ٽاپ تي

حارث انهي منجهان، عبدالله انهي منجهان، زبير انهي منجهان، ابو طالب انهي منجهان الحمدلله انهي جون ڪيتريون نياڻيون آهن ۽ ڪيتريون پنهنجا ڪيترا فرزند آهن فاطمه بنت عامر جي اولاد منجهان جيڪي حضرت عبدالمطلب جي اولاد ته اهي سڀئي ۽ انهي اهو ڏسجي ته ٻيو جيڪو حضرت حمزو جيڪو آهي ۽ مقوم جيڪو آهي حجل جنهنجو نالو مغيره هو ۽ صفيه هنجي ماء هالا بنت وهيب هئي جيڪا آمنه بنت وهب جي سؤٽ آهي ڪزن آهي جنهنجو ته اها ٻي عورت ٻي گهر واري آهي حضرت آخري شايد گهر واري اها آهي چوٿون نمبر اها آهي هالا بنت وهيب جنهن منجهان اهي اولاد آهن حمزو حضرت حمزو رضي الله تعالٰي مقوم ۽ حجل ۽ صفيه انهن منجهان صفيه جيڪا پڦي رسول پاڪ صلي الله وسلم جي اها ۽ ۽ ۽ ان هالا جيڪا آهي ان جي ماء جيڪا سا هئي غتيلا بنت المطلب مطلب چاچو جيڪو هو هن جو ان جي ڌيء هئي ابن ابن عبد مناف ابن قصي

جنهن جي ماء ممنعة بنت عمرو ابن مالڪ ته اهڙي نموني سان اهي چار ٿي ويون، ممنعة ٿي وئي ۽ آمنة بن وهيب ۽ هالة بنت وهيب هي پاڻ ۾ سؤٽيون هيون ته آمنة سان شادي ڪئي حضرت عبدالله رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي والد صاحب ۽ هالة سان شادي ڪئي پنهنجو حضرت عبدالمطلب مطلب ته هڪڙي ئي گهر منجهه هڪڙي ئي فيملي منجهان هو ڀينرون ته ڪونه ڀينرون به ڪري سگهجن هو ان سان پر هي ڄڻ پاڻ ۾ سؤٽ هيون انهن منجهان وڃي شادي ڪيائون ٻنهي پيء ۽ پٽ هاڻ ائين ٿيو ڄڻ فرزند حضرت عبدالمطلب جا پڦيون جيڪي آهن حضور پاڪ صلي الله وسلم جون اهي ڇهه ڇهه پڦيون آهن حضرت ام حاڪم آهي جنهن جو نالو بيضا بيضا اڇي ۽ اروا هو ۽ ٽيو صفيه آهي جيڪا زبير بن عوام جي ماء آهي ۽ برا هئي ۽ هن جو پٽ آهي اسماء بنت ابي بڪر سان جنهن جي شادي ٿي ۽ عاتڪه آهي ۽ اميمه آهي يا امامه يا اميمه عبدالله ۽ عبيدالله ۽ زينب جحش ۽ حمنه ۽ ان اميمه جا فرزند آهن. جيڪو رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم جي پڦي آهي ته ان ان مان اهو معلوم ٿيندو ته ڀئي جحش جي فيملي جيڪا سڄي آهي عبد الله بن جحش زينب بنت جحش اهي سڀئي حمنا بنت جحش اهي سڀئي رسول پاڪ صلّي الله عليه وسلّم جي پڦي جا پٽ آهن پڦي پڦي جا اولاد ۽ ڇهه ٿيون اهي، ام حاڪم، ارويٰ، صفيه، بره، عاتڪه، اميمه، ته ڇهه ٿيون اهي پڦيون رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جون ۽ يارهن ٿيا چاچا فرزند ٿيا عبدالمطلب جا ٻارهن ۽ ڇهه جيڪي اٺ ان کي اولاد ٿيو. ازواج رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ازواج مطهرات جا نالا اڳ ۾ ورتاسون پر وري به وٺون ٿا خديجه بنت خويلد جيڪا آهي سا مائٽياڻي آهي ان سان شادي ٿي پهرين ان کان بعد سوده بنت زمعه جيڪا حبش ۾ وئي هئي پنهنجي مڙس سان وري موٽي آئي ۽ پنهنجو حبش منجهان ۽ ٽيون چوٿون عائشه رضي الله تعالٰي عنها ابوبڪر رضي الله تعالٰي جي نياڻي ۽ حفصه حضرت عمر بن خطاب جي به نياڻي ۽ سندس گهر واري جو نالو خنيس هو جو حذافه ۽ خنيس جيڪو آهي سو اهو به ويو هيو حبش ۾ ۽ ان کان پوء ام حبيبه جيڪا رمله جيڪا ابو سفيان جي ڌيء آهي ۽ پنهنجو ام سلمه جيڪا حبش ڏانهن ٻئي حبش ڏانهن ويون ام حبيبه ۽ ام سلمه ۽ هجرت ڪري هجرت تان وري موٽي موٽي آيون پوء وري شادي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم ڪئي هن جو ام سلمه جو مڙس جيڪو آهي سو گذاري ويو ابو سلمه اهو پڦاٽ پڦاٽ آهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو ان اهو گذاري ويو پنهنجي احد جي جنگ ۾ يا ڪهڙي ۾؟ ۽ حفصه جي اڳين گهر واري جو نالو خنيس هو، حفصه بنت عمر رضي الله تعالٰي عنه خنيس هو جيڪو هجرت ته ڪئي هئي پوء بدر کان پوء شهيد ٿيو يا گذاري ويو. ۽ جيڪي ازواج مطهرات ۾ نالا اچن ٿا جن جا ته ام سلمه کان پوء ريحانه هئي بنو قينقاع يهودي جا هئا پوء ان شادي ڪئي يا نه ڪئي ٻانهي هئي پوء آزاد ٿي يا نه ٿي هن جو مطلب علماء مختلف آهن پر هن کان پوء زينب بنت جحش جيڪا پڦي پڦيء جي ڄڻ ڌيء آهي، رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي حمنه آهي سا به اميمه بنت عبدالمطلب جي اولاد آهن اهي ۽ جويريه هئي جيڪا بنت الحارث جيڪا بني مصطلق منجهان هئي جنهن جو مڙس جو نالو مصطفيٰ بن صفوان هو جيڪو مارجي ويو جنگ ۾. ۽ نائين صفيه بنت حيي بن اخطب هي جيڪا يهودي نسل هئي بنو نضير جي هن منجهان ۽ اهو هن جو پيء جيڪو هو سو هن جو ربائي هيو ربائي مطلب ته هن جو ملو وڏو جيڪي لوي جي اولاد منجهان آهن ۽ حضرت موسيٰ عليه السلام هارون جي اولاد منجهان موسيٰ چاچو آهي انهن جو ان ڪري اها به ڳالهه ڪئيسون ۽ رمله جيڪا آهي ام حبيبه بنت ابو سفيان آهي جيڪا حبش ڏانهن وئي پنهنجو هن جو مڙس اتي گذاري ويو ۽ پوء وري شادي ڪئي پنهنجو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم هن سان نڪاح ڪيو ته هنن منجهان ڄڻ تعلق ٿيو هنن فيملين سان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جو ابو سفيان ٿورو نرم ٿي ويو هليو جو هاڻي ناٺي سان ڪهڙو ويهي وڙهي هاڻي ڳالهه ختم ڪري ڇڏي پوء ان ڪري اها ڳالهه ٿي ماريا قبطيه جيڪا آهي سو جڏهن خط ويا پنهنجي بادشاهن ڏانهن ۽ مصر جي بادشاهه ڏانهن خط ويو اتي جيڪو قبطي بادشاهه هيو قبطي مذهب هو هن جو اهي ڪرسچن هئا هن پنهنجي ماريا ۽ ٻي هن جي ڀيڻ جيڪا يا مائٽياڻي هئي يا ڪهڙو هئي

بن وليد جي ماء جي مطلب ته اهي تمام هڪڙو وڏا رشتا سڀئي عورتون جي پنج ڀينرون آهن پاڻ منجه ۽ سڀئي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي وڏي تعريف ڪئي سڀئي پنج ئي ڀينرون زبردست هيون مطلب ته اسلام جي لاء هن وڏيون قربانيون ڏنيون ۽ هن جي ڄڻ شادي ٿي هن هبت نفس جيڪو آهي سو هن منجهان ميمونه بنت الحارث ٿي سگهي ٿي هن جو اصل نالو بره هو ۽ پوء رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم هن کي ميمونه جو نالو ڏنو ۽ ان جي جڏهن پهريون عمرو ڪرڻ کان موٽيا پوء رستي منجهه پوء اچي ان مطلب ته آئي ٿي ته ڪنهن کي وٺي وڃڻ جي اجازت نه هئي ان وقت پر ڇو جو هن سان شادي ڪئي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ان ڪري پوء هن جي گهر واري جي حيثيت سان هو موٽي آئي مديني منجهه رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ام الفضل جي ڄڻ ڀيڻ آهي سڳي ام الفضل جيڪا آهي سا حضرت عباس بن عبدالمطلب جي گهر واري آهي ته اهڙي نموني سان ام سلمه جو پهريون مڙس ابو سلمه جيڪو بره بنت عبدالمطلب جو جو پٽ آهي بره جيڪا پڦي آهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي ته ان جو مڙس گذاري ويو ته اهڙي نموني سان اهي ازواج مطهرات جون ڳالهيون ٿيون